ສຸຂະພາບປະສາດ ແລະ ການຢູ່ດີກິນດີຄົງເປັນສິ່ງທີ່ປາດຖະໜາທົ່ວໄປ ຜູ້ຊາຍເລື້ອຍໆໄປຖືກບອກສອນໃຫ້ມີຄວາມແຂງແຮງ ກ້າຫານ ບໍ່ວ່າຈະປະເຊີນໜ້າກັບໃດໆກໍຕາມແຕ່ໃນຊີວິດ ແຕ່ການໃຝ່ຝັນຕັ້ງຊີວິດ ໃໝ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ເພພັງ ເມື່ອຄວາມຫວັ່ນໄຫວ ເຂົ້າກຳຊີວິດໄວ້ໄດ້ ແລ້ວກໍເຮັດໃຫ້ຄວາມສຳພັນໃນດ້ານຄອບຄົວເພພັງລົງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫຼາຍເຫັນວ່າການບອກໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ ຊາບກ່ຽວເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາບໍ່ແມ່ນຄວາມຮູ້ວ່າເປັນຄົນອ່ອນແອ ແຕ່ມັນເປັນການມີພະລັງວັງຊາ ການຕັ້ງຊີວິດອັນຈົບດີຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເປັນຄວາມໃຝ່ຝັນຂອງຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ມາຢູ່ ໃນປະເທດນີ້ຢ່າງຖາວອນ

ຢູ່ໃນລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ສຳລັບຜູ້ຊາຍ ຫຼື ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ ທີ່ເຄີຍໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຫຼື ມີນິໄສໃຈຄໍລ່ວງລະເມີດຄົນອື່ນ ໃນຄວາມສຳພັນທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ຍານາງຊີ້ແຈງ ວ່າ ນິໄສໃຈຄໍຂອງຜູ້ຊາຍປ່ຽນແປງໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນໄລຍະ 20 ປີທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າຈະບໍ່ມີໃຜຖືກປະລະ ໂຄງການທີ່ຖືກວາດແຕ່ງໃສ່ດ້ານວັດທະນະທຳ ແ ມ່ນກຳລັງມີຂຶ້ນໄວ້ບໍລິການ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຜູ້ຊາຍປ່ຽນແປງໄປຕາມການປ່ຽນແປງທີ່ມີຂຶ້ນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂຄງການ Building Stronger Family ຖືກດຳເນີນຂຶ້ນສຳລັບ 16 ສັບປະດາ ເປັນພາສາທາມິລ ແລະ ອາຣັບ ຍານາ ງ Harkins ກໍເວົ້າວ່າ ໃນເວລານີ້ກຳລັງມີການວາດແຕ່ງໂຄງການນັ້ນເປັນພາສາ ອາຊາຣາກີ ແລະ ກໍຊີ້ແຈງຕື່ມວ່າ ພວກຍານາງເລືອກເອົາພາສາເຫຼົ່ານັ້ນ ຍ້ອນທີ່ວ່າພວກຍານາງໄດ້ກະທຳວຽກງານກັບຊຸມຊົນເ ຫຼົ່ານັ້ນ ພວກຍານາງມີເສັ້ນສາຍຢູ່ໃນຊຸມຊົນຕ່າງໆນັ້ນ ພວກຍານາງບໍ່ຮູ້ວ່າມີຫຼັກຖານໃດໆໃນຊຸມຊົນໃດ ມີບັນຫາຫຼາຍກວ່າຊຸມຊົນອື່ນໆໃດ ບັດນີ້ພວກຍານາງຮູ້ວ່າຈາກຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ຄືຄົນ migrant ແລະ ອົບພະຍົກ ເລື້ອຍໆໄປມີສິ່ງທີ່ຂີດຂວາງ ລະບົບຂີດກັ້ນ ພາສາຂີດຂວາງ ແລະ ການຂີດຂວາງໃນດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ສິ່ງຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂີດກັ້ນ ອັນໝາຍ ເຖິງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີບັນຫາໃນດ້ານລະບົບການ ພາສາ ວັດທະນະທຳ ແລະ ການເຂົ້າເມືອງ ກາສມານ ນູເຈມ ເປັນຄົນເລືອດເລບານີສ ເວົ້າວ່າ ໃນບາງວັດທະນະທຳ ຜູ້ຊາຍເລື້ອຍໆໄປຖືກມອງເຫັນວ່າ ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ຄົນທີ່ມາຈາກພື້ນແຜ່ນດິນລາວກໍຖືວ່າດັ່ງນັ້ນ ທ່ານຊີ້ແຈງຕື່ມອີກວ່າ ຫົວໜ້າຄອບຄົວນັ້ນຄວນຖືກເຊື່ອຟັງ ປະຕິບັດຕາມ ແຕ່ມັນກໍມີສິ່ງອື່ນໆນຳ ໃນດ້ານຄວາມ ຮູ້ສຶກທີ່ມາຈາກຄວາມກັງວົນໃນດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ປະສາດ ອັນເນື່ອງມາຈາກການຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານເອງເປັນຜູ້ລ້ຽງດູຄອບຄົວ ປະມານ 80 ເປີເຊັນຂອງຜູ້ທີ່ເຂົ້າມາໂຄງການນັ້ນ ໃນຄາວຢູ່ໃນປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກເຮັດການ ແລະ ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນດ້ານວິຊາຊີບ ແລ້ວພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາແຫ່ງນີ້ ແລ້ວກັບກາຍເປັນຄົນວ່າງງານ ຍ້ອນເຫດຜົນ ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຫຼາຍແນວ ແລະ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເພີ່ມລະດັບຄວາມສັບສົນໃນສະຖານະພາບນານາປະການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ນູເຈມເວົ້າວ່າ ເລື້ອຍໆໄປ ຜູ້ຊາຍຕົກຄາຢູ່ໃນຫຼາຍຊັ້ນຂອງຄວາມສັບສົນໃນດ້ ານວັດທະນະທຳ ຄວາມເຊື່ອຖື ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ການຄາດຫວັງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຜູ້ຊາຍ ແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກກັບຄວາມບໍ່ສົມຫວັງໃນຄວາມໃຝ່ຝັນ ບໍ່ຈຳເປັນຈະມີຄວາມຮຸນແ ຮງເກີດຂຶ້ນ ທ່ານ ນູເຈມ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານຮ້ອງໄຫ້ ທ່ານບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍ ຖ້າຫາກທ່ານຮ້ອງຂໍເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ທ່ານອ່ອນແອ ທ່ານບໍ່ແມ່ນຜູ້ຊາຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ ມັນແມ່ນການມອງເບິ່ງກ່ຽວກັບຜູ້ຊາ ຍເປັນແບບໃດ ແລະ ຜູ້ຊາຍເປັນມະນຸດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັ່ນໄຫວຕ່າງໆ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າພວກທ່ານບໍ່ຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆ ໄປໃນແງ່ທີ່ຈົບດີ ເວລານັ້ນ ມັນຈະເປັນໄປໃນທິດທາງອັນບໍ່ດັ ກບໍ່ດີ ອີງຕາມ ດຣ. ຊຳໂບ ນູດີ ແລະ ຜູ້ນຳຂອງທີມການປຶກສາ ແມ່ນວ່າທ່ານເປັນຜູ້ຄວບຄຸມໂຄງການ The Good Life Project ຢູ່ນະທີ່ອົງການຈັດຕັ້ງ Relationship Australia ໃນລັດອົດສະເຕຣເລຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານຮູ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ແກ້ໄ ຂ ສິ່ງທີ່ກີດກັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຕໍ່ຊີວິດອັນຈົບດີ ທີ່ເປັນບາດກ້າວອັນແລກໆ ເພື່ອກະທຳການປ່ຽນແປງໄປໃນແງ່ທີ່ຈົບດີ ທີ່ສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ຍາກຊາ ແລະ ທ້າທາຍພ້ອມກັນນັ້ນດ້ວຍ ໂຄງການ The Good Life Project ມີຈຸດປະ ສົງສຶກສາຜູ້ຊາຍຄົນອາຟຣິກາ ແລະ ຜູ້ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃນກຸງອາດີເລດ ເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ໃນດ້ານຄອບຄົວ ໃນການມອງເບິ່ງວ່າມັນໝາຍເຖິງຫຍັງ ກ່ຽວກັບກ ານສ້າງຊີວິດອັນຈົບດີ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ແຂງແຮງ ດຣ. ນູດີ ໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນນັ້ນ ຈົ່ງຮຽນຮູ້ການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈກັນແລະກັນ ແລະ ການປະສົມປະສານກັນຕ່າງໆ ເພື່ອພວກເຂົາເຈົ້າຈະປັບ ໂຕເຂົ້າກັບຊີວິດໃໝ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ບາງຄັ້ງບາງຄາວ ການປ່ຽນແປງບົດບາດຂອງເພດອາດພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຄວາມຮູ້ສຶກ ທີ່ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນຈະແກ້ໄຂບັນຫາຊີວິດແບບໃດກັນ ແລະ ພວກ ເຂົາເຈົ້າຢາກໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸກ ລູກໆໄດ້ເຂົ້າຮ່ຳໂຮງຮຽນ ມີວຽກມີການດີເຮັດ ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຍັງຈະເປັນໄປໄດ້ຢູ່ ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼືວ່າຄະນະ Relationship Australia ໃນລັດ New South Wales Australia ແລະ ທ່ານ Andrew King ຜູ້ຈັດການການສຶກ ສາຊຸມຊົນ ເປັນນັກຂຽນ ແລະ ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບການຢູ່ດີກິນດີຂອງຜູ້ຊາຍ ທ່ານສະເໜີໃຫ້ເລີ່ມການປ່ຽນແປງຂອງເຮົາ ໂດຍພິຈາລະນາເບິ່ງຄວາມຫຼັງທີ່ເຮົາຢາກໝົ້ມໄປຈາກ ເພື່ອລູກໆຂອງເຮົາເອງ ທ່າ ນເວົ້າວ່າ ເຮົາຢາກໃຫ້ລູກໆຂອງເຮົາເປັນຫຍັງເມື່ອພວກເຂົາ ຮອດອາຍຸ 18 ປີແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຂົາມອງເຫັນວ່າເຮົາເປັນແບບໃດ ທີ່ເຂົາຈະເວົ້າວ່າ ພໍ່ ຂໍຂອບໃຈ ຂ້ານ້ອຍຊົມຊື່ນດີໃຈກັບພໍ່ ບໍ່ Isaac ເປັນຜູ້ຊ່ວຍຄົນຢູ່ທີ່ The Good Life Project ທ່ານເຄີຍຢູ່ກິນຢູ່ໃນຢູໂຣບ ແລະ ບັດນີ້ຢູ່ໃນກຸງອາດີເລດ ເຊົາອົດສະຕຣາເລຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າມັນມີການປ່ຽນແປງມາກມາຍກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຜູ້ຊາຍ ຕໍ່ ແຕ່ ຕັ້ງແຕ່ທີ່ທ່ານອອກມາຈາກປະເທດ Ivory Coast ໃນຄາວຫຼາຍສິບປີກ່ອນນີ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ໂຄງການ The Good Life Project ພະຍາຍາມເປີດໃຫ້ມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນ ເພື່ອວ່າ ຄົນທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃໝ່ໆ ຈະໄດ້ສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍົກຍ້າຍມາຢູ່ ທ່ານບອກໃຫ້ຊາບວ່າ ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ມັນເປັນການປ່ຽນແປງຈັກໜ້ອຍແດ່ ເພາະລະ ບົບໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ໃນປະເທດເດີມ ມັນບໍ່ຄືກັນ ດ້ວຍເຫດນີ້ ບາງທີມີການລົມກັນໜຶ່ງຕໍ່ໜຶ່ງ ຫຼື ເປັນຄະນະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບສະພາບໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ຖືກຮັບຮູ້ເອົາ ແ ລະ ບໍ່ຖືກຮັບຮູ້ເອົາ ທ່ານ King ເວົ້າວ່າ ການກົດທັບກົດອັ້ນຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມຫວັ່ນໄຫວ ບາງຄັ້ງບາງຄາວສາມາດແຕກລະເບີດຂຶ້ນເປັນພູໄຟແຫ່ງຄວາມໂຫດຮ້າຍ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຮົາຄິດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ ປ່ຽນແປງໄດ້ ແຕ່ແລ້ວ ບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນໄດ້ ທ່ານສະເໜີໃຫ້ລົມກັນກັບຄົນອື່ນ ຫຼື ຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ກ່ອນທີ່ມັນຈະຫຼ້າຈະສວຍເກີນໄປ ກັບກາຍເປັນວິກິດອັນໜຶ່ງຂຶ້ນຍ້ອນ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ວິທີກ ານອັນໄດ້ຜົນໃນການສື່ສານກັນ ແມ່ນເຮັດຊ້າລົງ ນັ່ງລົງ ເພື່ອຟັງຄົນອື່ນໆ ແລະ ຮັບເອົາແນວຄິດ ແລະ ຄວາມເຫັນຂອງຄົນອື່ນ ເມື່ອທີ່ເຮົາຮັບຮູ້ແນວຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາເອງ ນູເຈມເວົ້າວ່າ ລາຍກ ານຂອງ Building Stronger Families ປ່ຽນແປງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການນັ້ນ ທີ່ໃນຕອນຕົ້ນໆມັກຈະງຽບຢູ່ ດຣ ນູດີ ເວົ້າວ່າ ເມື່ອທີ່ຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ເລື້ອຍໆໄປຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນຫົວຂໍ້ເລື່ອງທີ່ຖືກຕ້ອງຫ້າມ ແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງຢ່າງແຮງສາມາດມີຂຶ້ນໄດ້ ເມື່ອຄົນເລີ່ມເປີດການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນຂຶ້ນ ໃນວິທີທາງອັນປອດໄພ ແລະ ຖືກຄ້ຳຈູນ ທ່ານກໍໃຫ້ກຳລັງກິດກຳລັງໃຈແກ່ຄົນທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ ຈົ່ງມີ ການປ່ຽນແປງດ້ວຍ ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ເປັນຫຍັງທີ່ບາງຄັ້ງບາງຄາວເຮົາຈະລຳບາກ ມັນບໍ່ເປັນຫຍັງ ທີ່ເຮົາຈະອອກມາ ແລະ ມັນບໍ່ເປັນຫຍັງທີ່ຈະຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ວ່າຊັ້ນ ໄອແຊັກເວົ້າວ່າ ໃນປະເ ທດອົດສະຕຣາລີມີການຊ່ວຍເຫຼືອໄວ້ບໍລິການສຳລັບຜູ້ຊາຍທີ່ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ ຈົ່ງແຂງແຮງ ເດີນໜ້າ ສິ່ງຕ່າງໆປ່ຽນແປງແລ້ວ ເຮົາມາຢູ່ໃນປະເທດໃໝ່ ດຽວນີ້ມັນມີສິ່ງທີ່ບໍ່ຄື ກັນ ໃຫ້ພຽງແຕ່ຮັບເອົາລະບົບການໃໝ່ ແລະ ຊີວິດຂອງເຮົາຈະກ້າວໜ້າ ຫາກທ່ານຢາກຮູ້ຕື່ມກ່ຽວກັບໂຄງການຕ່າງໆຂອງ Relationships Australia ທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃຫ້ໂທ 1300 364 277 ທີ່ຄິດຄ່າໂທຕາມອັດຕາທ້ອງຖິ່ນ ສຳລັ ບສຸຂະພາບຂອງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຄວາມສຳພັນ ໃຫ້ໂທຫາ Men's Line Australia ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 1300 78 99 78 ເພື່ອຫາເອົາຄວາມແນະນຳຟຣີໆ ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ ານພາສາ ໃຫ້ໂທຫາ TIS ຄື Telephone Interpreter Service ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 13 14 50 ແລ້ວຖາມເອົາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ